سىزنىڭ بىر دەردىڭىز بار ھە ئۇكام. بەختلىك كىشىنىڭ كۆزى كۈلىدۇ دەيدىكەن، سىزنىڭ نېمە ئۆچۈپ كەتكەن خۇنۈك كۆزلىرىڭىز؟ ئەسمەت ئاكام چاقچاق قىلىپ شۇنداق دېدى. ۋاي ياقاي ئاكا، مېنىڭ نېمە دەردىم بولماقچىدى، شۇ ئازراق مىجەزىم يوق شۇڭىمىكىن؟ دېدىم مەن كۆزلىرىمنى ئۇنىڭدىن قاچۇرۇپ. ئۇنداق بولسا مېنىڭ دەردىمنى تىڭشاڭ. دېدى ئۇ كۆزۈمنىڭ ئىچىگە قانداقتۇر بىر ئويچان، غەمكىن، تىنجىق نەزەر بىلەن تىكىلىپ. ئالىي مەكتەپكە ئەمدىلا چىققان يىللىرىم ئىدى. ياشلىق ئەمەسمۇ؟ بىز چىقمىغان تاغ، چۈشمىگەن باغ قالمىدى. قايسى غەپلەت بىلەن مىندىمكى بۇ سۆيگۈ ئېتىغا؟ چۈشمىكىم داھا مۈشكۈل بولدى. چۈشكەندىمۇ غۇلاپلا چۈشتۈم. يۈرىكىم سۇندى. سۇنۇق ساقايمايدىكەنغۇ؟ ساقىيالمىدىم. ئاجايىپ بىر گۈزەل قىزنى سۆيۈپ قالدىم. نۇرغۇن گۈزەللەرگە بۇرۇلۇپ قاراشقىمۇ ئېرىنىدىغان بۇ بېشىم ئۇنىڭ ئالدىدا يەر بويى ئېگىلدى. ئۇ چىرايدىلا ئەمەس، ئەخلاق ۋە ئىلىمدىمۇ كامىل قىز ئىدى. ئېگىز شاختىكى ئالمىنى ئۈزۈش ئۈچۈن دەرەخكە يامىشىش كېرەكتە. يامىشىپ چىقتىم. ئۈزدۈم. مۇھەببەت دېڭىزىغا باشچىلاپ چۆكتۇق. شۇنداق ياخشى ئۆتتۇق. ئۇنى ھەتتا شامالدىن قىزغىنىپ سۆيدۈم. جاۋابى ئۈچۈن ئۇمۇ مېنى مەندىن ئاشۇرۇپ سۆيدى. ئۆيدىكىلەر، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمىز ھەممىسىگە ھاياتىمدا مۇنداق بىرىنىڭ بارلىقىنى سىڭدۈرۈۋەتتىم. كىم مېنى كۆرسە ئۇنى سورايدىغان، ئىككىمىزنى بىللىلا ئىككى تەن بىر روھ دەپ چۈشىنىدىغان دەرىجىدە مۇھەببەتلەشتۇق. تويىمىزنى، بالىلىرىمىزنى، ھەتتا بالىلىرىمىزنىڭ ياتاق ئۆيلىرىدىكى كىچىك ئۈستەل چىراغلىرىنىمۇ بىز ئاللىقاچان ئويلىشىپ، ۋەدە قەسەملەرنى بېرىشىپ بولغان ئىدۇق. ئۇنىڭ شۇ كىچىك قوللىرىنى ئالىقىنىمغا ئالغىنىمدا، پۈتۈن يۈرىكىم ئېرىپلا كېتەتتى. ئۇ تىرىشچان قىز ئىدى. مەن سەل ھۇرۇن ئىدىم. ئۇنىڭ بىلەن تەڭ ئالدىغا ماڭغۇم بار ئىدى. ئەمما، ھامىنى مەنلا كەينىدە قالاتتىم. ئارىمىزدا ئاستا-ئاستا پەرق چىقتى. شۇ زامانلاردا ئەركەكلىك غۇرۇرۇم تەپچىپ تۇرىدىغان ۋاقىتلار بولسا كېرەك، ئۇنىڭ ئۆرلىشى مېنى ھالسىراتتى. سۆيگۈمنى ئىچىمگە كۆمۈپ، ئۇنى تاشلىۋەتتىم. يىغلاپ-يىغلاپ كۆزلىرىم ئىششىپ كەتسىمۇ، ئۇنى ھېچقاچان سۆيۈپ باقمىغاندەك يۈردۈم. كېچىسى ئۇيقۇسىز ئۇنىڭ سۈرەتلىرىنى قۇچاقلاپ ياتتىم. ئۇ چاغلاردا كاللامدا پەقەت، مۇھەببەت دەپ ئەرلىكىمنى يەرگە ئۇرمايمەن، ئۆزۈمدىن تۆۋەنرەك ئاددىي-ساددا بىر قىز بىلەن توي قىلىپ، ئۆز قىممىتىم بىلەن ياشايمەن دېگەن ئاخماق خىياللار بار ئىدى. سەن كەتمەيمەن دېگەن ئەزىمەت. قارا، سەن بەرگەن ئۈزۈكنى ھازىرغىچە تاقاۋاتىمەن. مەن سېنى دەپ ھەممىدىن ۋاز كېچەي بولامدۇ؟ مەن ئەمدى چىرايلىق قىز بولمايمەن. مەن سەن رازى بولىدىغان، سەن سۆيىدىغان ھالەتتە ياشاي بولامدۇ؟ ئۆتۈنۈپ قالاي كەتمىگىن. مېنى بۇنداق ئاجىز ۋاقىتلىرىمدا ھەرگىز، ھەرگىز يالغۇز قويمىغىن. ئۇنىڭ ئىچىمنى ئېزىپ يىغلاشلىرى مېنى ئەقلىمدىن ئايرىپ بولغان ئىدى. سېنىڭ ھەر ھالىتىڭنى سۆيىمەن پەرىدە، دەپلا ئۇنى قۇچاقلاپ باغرىمغا باسقۇم كەلسىمۇ، يەنە تاشتەك قېتىپ تۇرۇپ، سەندەك قىزنى ئەمدى ئۆزۈمگە لايىق كۆرمەيمەن. كەت، يوقال! سەندىن مەڭگۈ نەپرەتلىنىمەن. دېدىم. ياتىقىمغا كىرىپ، بېشىمنى يوتقانغا پۈركەپ ئۈنۈم پۈتكۈچە يىغلىدىم. ئىشىنەتتىم. ئۇنىڭغا مەندىن ياخشىسى ئۇچرايدۇ. ھەم ئۇمۇ شۇنىڭغا لايىق. ئوغۇللار ئازابلانمايدۇ دەيسىلەر. ئۇ ئازابنى تىلىم بىلەن دېيەلمەيمەن. ئىچىپ باقتىم، چېكىپمۇ باقتىم. باشقا ھەر خىل قىزلار بىلەن ئارىلىشىپ، ئۇنىڭغا ئۆزۈمنىڭ بىر ئەبلەخ ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتىم. كېچىسى ئۇنىڭغا بەخت تىلىمەي كۆز يۇمۇپ باققىنىم يوق. سەھەر كۆزۈمنى ئاچقىنىمدىمۇ كاللامدا ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ نەرسە يوق. شۇنداق قىلىپ، تىرىك تۇرۇپ نەچچە ئۆلدۈم، ئۇنىمۇ ئۆلتۈردۈم، سۆيگۈمىزنىمۇ ھەم شۇ. مەكتەپ پۈتتۈرۈپ شۇ ئەسلىمىلىك شەھەرنى تاشلاپ يۇرتقا قايتىپ كېلىپ ئىشلىدىم. بىر يىل ئۆتۈپ دادام بېشىمنى ئوڭشىۋېلىشىمنى مەسلىھەت قىلدى. مەيلى دادا. سىلەر نېمە دېسەڭلار شۇ. ياخشى لايىق بولسا سىلەر تاللىساڭلار مېنىڭ ئارتۇق پىكرىم يوق. ھاياتىمدىكى ئەڭ چوڭ ئىشىمغا مۇشۇ بىر ئېغىز سۆز بىلەن قارار بەردىم. چۈنكى مەن مۇھەببەتنى ئەمدى كۈتمەيتتىم. يەنە قايتىلاپمۇ ئىككىنچى سۆيمەيتتىم. شۇنداق قىلىپ كۆڭلۈمدىكىدەك ئاددىي ساددا يىراق يېزىدىكى بىر تۇغقىنىمىزنىڭ قىزىغا يەنى ھازىرقى ئايالىم ئاسىيەگە ئۆيلەندىم. توي كېچىسى ياندىكى ياتاق ئۆيگە سولىنىۋېلىپ، تامغا ئۈسسۈپ ئۆزۈمنى تاشلاپ يىغلىدىم. تۆت يىل يىغلىغان يىغام بۇ كېچىدىكى يىغىنىڭ ئالدىدا ھېچ نەرسە ئەمەس ئىدى. بىچارە ئاسىيە نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي ياندىكى ئۆيدە بۇلۇڭغا تىقىلىپ تىترەپ ئولتۇرۇپتۇ. ئۇ بىچارىدە نېمە گۇناھ دەيسەن؟ يالغۇزلۇقتا بىلىنمىگەن بىلەن توي قىلىپ بىر ئۆيگە كىرگىنىڭدە بۇرۇن، ئۆيىمىز بولىدۇ مەن تاماق ئېتىپ بولۇپ سەن ئىشتىن چۈشكەندە ئالدىڭغا يۈگۈرۈپ چىقىپ سەن ماڭا ئېلىپ كەلگەن ئەتىرگۈلنى قانماي پۇرايمەن سەن چاچلىرىمدىن سۆيۈپ بالىلىرىمىز ۋە مېنى ئىللىق باغرىڭغا باسىسەن بىر داستىخاندا شۇنداق كۆڭۈللۈك تاماق يېيىشىمىز ھە دەپ تاتلىق كۈلۈپ ۋەدىلەشكەن سۆيگىنىڭنىڭ ئورنىدا بىگانە بىرىنى كۆرگىنىڭدە ئىچ باغرىڭدىن قان يانىدىكەن شۇنداق قىلىپ كۆزۈمنى يۇمسام ئاشىقىم پەرىدە، كۆزۈمنى ئاچسام بىچارە ئاسىيە بولۇپ كۆنۈپمۇ قالدىم. ئەرلىك بۇرچۇمنى تولۇق ئادا قىلىپ ئاسىيەگە مېھرىمنى بەردىم. ئۇ ھەقىقەتەن بەك چىرايلىق بولمىسىمۇ رايىش ئوبدان ئايال. ئەمما بىر كۈنمۇ شۇ پەرىدەنىڭ كۈلكىسىنى، ماڭا كەتمە دەپ يىغلاشلىرىنى يادىمدىن چىقارمىدىم. مانا ھازىر ئىككى بالىمىزمۇ بولدى. كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسەن، مەنمۇ ھەم ئائىلەممۇ ھەم شۇنداق بەختلىك. ئەمما تېشىم بەختلىك، ئىچىم قۇپقۇرۇق بىر ئەرمەن. شۇنداق بىر تېمىنى كۆردۈم. ئەر كىشى سۆيگەن قىزىنى ئېلىشى كېرەكمۇ ياكى ئالغان قىزىنى سۆيۈشى كېرەكمۇ؟ مېنىڭچە بولغاندا سۆيگەن قىزىنى ئالسۇن. تىرىك بىر شاھىت بولۇپ تۇرۇپ شۇنى دېيەلەيمەنكى. ئىچىدە سۆيگۈنى كۆمۈپ قويۇپ ياشاش ئۆلگەندىنمۇ ئېغىر ئىكەن. ھەر تاڭدا بالامنى، ئايالىمنى كۆرگىنىمدە ۋىجدانىم ئېغىر خورسىنىپ مېنى خىجىل قىلسا، ھەر تۈندە خىيالىمدا، چۈشلىرىمدە پەرىدە مېنى ئۆلگەن سۆيگىنىمىزگە جاۋابكار قىلاتتى. سەن دەپ باقە ئۇكام. مۇھەببەت رەھىمسىزمۇ، مەنمۇ. مەن ئۇنى تاشلىۋەتمىگەن بولسام، ئۇمۇ ماڭا خاتىرجەملىك بېرەلىگەن بولسا، بىر بوسۇغىدىن ئاتلاپ كىرىپ بىر ياستۇقتا بىللە يېتىپ بىر قازاننىڭ ئېشىنى ئىچسەم بالىلىرىمىزنى بىللە باقساق ئۆمرۈم قىسقا بولۇپ قالسىمۇ مېنىڭمۇ كۆزۈمدىن ۋاللىدە بەخت ئۇچقۇندىسىچۇ دەپمۇ ئويلاپ قالىمەن ئەركەك ياش تۆكمەيدۇ دېيىشىدۇ ئەركەكنىڭ يېشى پىنھاندا پەقەت ۋە پەقەت بىر ئۆمرىدە شۇ بىر ئۈچۈنلا تۆكۈلىدىكەن شۈكۈر دەيمەن يەنە. گۈلدەك ئائىلەم بار. مەنمۇ دادىلىق، ئەرلىك بۇرچۇمنى شەرتسىز كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئورۇنداۋاتىمەن. ھەم بۇنىڭدىن كېيىنمۇ شۇنداق قىلىمەن. ئەمما، مەھكەم تۇتالمىغان گۈلۈمنىڭ تىكەنلىرى يۈرىكىمگە سانجىلغىنى سانجىلغان. ئاپتورى ئالمىرە ئەخمەت ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى يېزىلغان. ئاۋازدا نۇرجامال.